ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງວີໂອເອ ປະຈຳແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳພາທ່ານໄປພົບກັບທ່ານທອງຄູນ ພັດທະນາ ນັກເຄື່ອນໄຫວຮັກສາທຳມະຊາດສິ່ງແວດລ້ອມ ຄົ້ນ ຄວ້າປູກໄມ້ໄຜ່ ເພື່ອມານຳໃຊ້ແທນປລາສຕິກ ແລະສິ່ງອື່ນໆທີ່ເປັນໄພຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ລັດແຄນຊັສ ອັນດັບຕໍ່ໄປ ກິ່ງສະຫວັນຈະນຳເອົາການສຳພາດກັບທ່ານທອງຄູນມາສະເໜີທ່ານ ໄມ້ໄຜ່ໄດ້ເກີດວິວັດທະ ນາການຂຶ້ນມາເມື່ອ 30 ຫາ 40 ພັນກວ່າປີກ່ອນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ເກີດຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ຢູ່ໃນປະເທດຈີນ ແລະພາກສ່ວນໜຶ່ງເກີດຢູ່ໃນອາຟຣິກາໃຕ້ ແລະຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ໄມ້ໄ ຜ່ມີຢູ່ກວ່າພັນຊະນິດດ້ວຍກັນ ປະໂຫຍດຂອງໄມ້ໄຜ່ມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ຖືກນຳມາພັດທະນາໃຊ້ໃນສະໄໝໃໝ່ ຕົກມາເຖິງທ້າຍສະຕະວັດທີ 20 ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າດ້ານອຸດສາຫະກຳໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ຊາວສວນພາ ກັນປູກ ເພື່ອນຳໃຊ້ເປັນທາດປະສົມວັດຖຸ ເຄື່ອງໃຊ້ດ້ານເທັກໂນໂລຈີ ຫຼື ໄບໂອຄອມໂພຊິດ ທີ່ເປັນເສັ້ນໄຟເບີ ແລະເຄື່ອງເທັກໂນໂລຈີຕ່າງໆ ໃຫ້ມີຄວາມແຂງແກ່ນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ທົດແທນການໃຊ້ປລາສຕິກ ແລະການຕັດປ່າໄມ້ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ໄມ້ໄຜ່ຍັງໄດ້ຖືກນຳມາເຮັດເຟີນີເຈີ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທີ່ທັນສະໄໝຕ່າງໆ ຢູ່ໃນບ້ານເຮືອນ ທ່ານທອງຄູນ ນັກພັດທະນາອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ໄດ້ຄົ້ນພົບແນວຄິ ດຂອງຕົນກັບເພື່ອນນັກສຶກສາຄົນໜຶ່ງຈາກປະເທດຈີນ ເວລາເປັນນັກສຶກສາຝ່າຍວິສະວະກອນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Syracuse ທັງສອງໄດ້ເລີ່ມນຳເອົາແນວຄິດກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຈະນຳເອົາໄມ້ໄຜ່ມາປະດິດ ຄິດສ້າງ ເພື່ອໃຊ້ແທນປລາສຕິກ ແລະປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕັ້ງບໍລິສັດ MyPlyPad ຢູ່ປະເທດຈີນໃນປີ 2000 ຊຶ່ງຕໍ່ມາໄດ້ຂາຍບໍລິສັດໃນປີ 2004 ເນື່ອງຈາກເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳ ແຕ່ແນວຄິດກ່ຽວກັບການໃຊ້ໄມ້ ໄຜ່ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ ເຊິ່ງໃນເວລານີ້ທ່ານທອງຄູນໄດ້ຫັນມາຊັກຊວນໃຫ້ຊາວສວນພາກັນປູກໄມ້ໄຜ່ ແລະໄດ້ລົງທະບຽນຕັ້ງບໍລິສັດຂຶ້ນມາໃໝ່ອີກຊື່ວ່າ One World Boo ຊຶ່ງປັດຈຸບັນນີ້ ກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນປູກເພື່ອຈະນ ຳອອກຂາຍສູ່ຕະຫຼາດ ແລະຈະຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດຕະພັນໄມ້ໄຜ່ທີ່ເປັນມິດທຳມະຊາດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຮ້ອຍເປີເຊັນ ແລະນຳເອົາເສັ້ນໃຍຂອງໄມ້ໄຜ່ມາພັດທະນາໃຫ້ເປັນຜະລິດຕະພັນສີຂຽວ ນອກຈາກນັ້ ນ ຄຸນນະພາບຂອງໄມ້ໄຜ່ກໍຄືສ້າງອອກຊີເຈນ ຄວບຄຸມບໍ່ໃຫ້ດິນເຈື່ອນ ແລະເປັນປະໂຫຍດອີກສາລະພັດຢ່າງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຊຶ່ງທ່ານທອງຄູນໄດ້ກ່າວເຖິງຂັ້ນຕອນຂອງໄມ້ໄຜ່ສູ່ວີໂອເອຟັງດັ່ງນີ້ ຢູ່ໃນໂລກ ນີ້ມີ 1,500 ຊະນິດ ແຕ່ວ່າຢູ່ຈີນມີໄມ້ໄຜ່ຫຼາຍຢູ່ໃນໂລກ ແຕ່ວ່າມັນກະມີການ ເອີ ຂອບເຂດມັນຄືກັນຫັ້ນນະ ເອີ ຕະຫຼາດ ການຕະຫຼາດບໍ ການ marketing ບໍຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນກະມີຂອບເຂດ ແຕ່ວ່າດຽວນີ້ຫວຽດນາມກໍຂຶ້ນມາລະດັບທີ 2 ຟີລິບປິນກະລະດັບມາລະດັບທີ 3 ລະດັບທີ 4 ປະເທດໄທ ລະດັບທີຫ້າ ອິນເດຍ ແຕ່ວ່າຂຶ້ນມາແຕ່ລະດັບລະດັບຕົວນີ້ຊັ້ນນະ ເວົ້າເລື່ອງໄມ້ໄຜ່ແມ່ນບໍ ເລື່ອງໄມ້ໄຜ່ນີ້ ພວກເຈົ້າປູກແມ່ນບໍ ແມ່ນແລ້ວ ເພາະວ່າເຮົາ ບໍ່ຖ້າແຕ່ທຳມະຊາດ ເຮົາຕ້ອງປູກ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ພຽນ ແລ້ວກໍຄວາມໝາຍວ່າເຮົາບໍ່ຢາກໃຫ້ມັນສູນພັນໄປ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ປູກເພື່ອວ່າປ້ອນຕະຫຼາດ ຖ້າວ່າເຮົາໄປທຳລາຍແລ້ວມີແຕ່ຖ້າແຕ່ທຳມະຊາດ ເວລາທ ຳມະຊາດເຮັດເອງນະ ມັນຊິບໍ່ງາມ ມັນຊິບໍ່ໃຫຍ່ ມັນຊິຖີ່ ເອີ ແລ້ວມັນກໍຊິຕາຍໄປນະ ແຕ່ວ່າຖ້າວ່າເຮົາປູກໄປ ເຮົາພັດທະນາໄປ ມັນຊິເຮັດໃຫ້ເຮົານີ້ ເຮັດໃຫ້ໄມ້ໄຜ່ໃຫຍ່ ແລະມີຄຸນນະພາບການປູກ ດຽວນີ້ຂ້າ ນ້ອຍປູກປະມານມີ 4-5 ຊະນິດ ໜຶ່ງມາແມ່ນກໍເປັນໄມ້ໄຜ່ ເຂົາເອີ້ນວ່າໄມ້ຊາງມົນເນາະ ຫຼືວ່າໄມ້ຊາງປ່າ ແລ້ວກໍໄມ້ຊາງຕົງ ຫຼືວ່າໄມ້ຫົກເຂົາເອີ້ນເນາະ

ໄມ້ໄຜ່ມີກຳນົດເວລາຢູ່ 5 ປີ ເພື່ອໃຫ້ສົມບູນກ່ອນທີ່ຈະຕັດເອົາມາໃຊ້ໄດ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ລຳໄມ້ໄຜ່ຈະຖືກນຳໄປບົວລະບັດຮັກສາບໍ່ໃຫ້ໂດກ ໂດຍຜ່ານຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ດັ່ງທີ່ທ່ານທອງຄູນໄດ້ອະທິບາຍຕໍ່ໄປອີກວ່າ ການ preservation ໄມ້ໄຜ່ ມັນມີຂັ້ນຕອນມັນ ເວລາຕັດເອົາມາແລ້ວ ແລ້ວເຮົາຈະມາຕາກແດດໜ້ອຍໜຶ່ງ ແລ້ວເຮົາກໍຕ້ອງໄປແຊ່ນ້ຳ ເອີ

ສະໄໝກ່ອນ ເອີ ພວກຂ້ານ້ອຍມີເລື່ອງມີໂຮງງານມີຈັກເນາະ ເພາະຢູ່ໃນຈີນ ຕົກມາສະໄໝນີ້ປັດຈຸບັນ ເຄື່ອງໃຊ້ອຸປະກອນມັນຊິເຂົ້າ 2 ລ້ານກວ່າໂດລາຂຶ້ນເມືອ ການໃຊ້ ແຕ່ວ່າດຽວນີ້ຫັ້ນເຮົາທຳອິດລະແມ່ນ ສ້າງ ເອີ ຄວາມ ເລື່ອງ ເລື່ອງ ເລື່ອງປູກກັນ ດຽວນີ້ມັນບໍ່ໄດ້ມາດຕະການມັນເທື່ອ ທີ່ວ່າໄປຕັດເອົາມາເຮັດ ເອີ ເຮັດພື້ນ ເຮັດ ເອີ ເຮັດຫຼັກເຮັດເສົາ ເຮັດໄດ້ ເພາະວ່າເລື່ອງວັດສະດຸມັນ ມັນ ມັນໜ້ອຍກວ່າ ໂຟກັ ສໃສ່ເລື່ອງປູກ ເລື່ອງຜະລິດ ການປູກສະກ່ອນເນາະ ແມ່ນລະ ກະວ່າອີກດົນປານໃດທີ່ວ່າຜົນຂອງການປູກນີ້ຈະສາມາດໄປຕັດໄປເກັບກ່ຽວມາໃຊ້ໄດ້ ເບິ່ງຢູ່ປະເທດໄທນີ້ ປະມານເຫຼືອແຕ່ 1 ປີ ດຽວນີ້ 3 ຫາ 4 ປີແລ້ວ ທີ່ວ່າປະຊາຊົນ ຊາວນາ ແຕ່ວ່າພວກທີ່ວ່າປູກໄມ້ໄຜ່ ໂດຍສະເພາະສະມາຄົມໄມ້ໄຜ່ ປູກໄມ້ໄຜ່ປະມານ ມາປະມານຊິເຂົ້າ 4 ຫາ 5 ປີແລ້ວ ຈາກນັ້ນປີໜ້າອາດຈະຕັດໄດ້ປະມານຊິເຂົ້າ 100 100 ຕາ ຕັດໄດ້ລະຕີ້ ຢູ່ປະເທດໄທ ປະເທດລາວນີ້ມີແຕ່ຂອງທຳມະຊາດ ມັນບໍ່ມີປູກເທື່ອ ເພາະຫວຽດນາມກໍມາເອົາຢູ່ປະເທດລາວ ສະນັ້ນຟີລິບປິນກໍປູກມາໄດ້ປະມານຊິເຂົ້າສີ່ຫ້າປີແລ້ວ ຢູ່ South ອາເມລິກາສາມາດຕັດໄດ້ລະ ສະນັ້ ນເຮົາມີແຕ່ລໍຖ້າວ່າໂຄວິດ-19 ນີ້ ເສດຖະກິດ ເອີ ປີນີ້ກັບປີໜ້າມັນຈະເປັນແນວໃດເນາະ ຖ້າວ່າເສດຖະກິດມັນດີ ເຮົາກໍ ເຮົາກໍຕ້ອງນັດພົບກັບພວກນາຍທຶນ ເລື່ອງຊິເອົາອຸປະກອນນີ້ໄປໃຊ້ປະເທດໃດ ຊິຕັ້ງຢູ່ປ ະເທດໄທບໍ ປະເທດລາວບໍ ຕັ້ງຢູ່ສະຫະລັດອາເມລິກາບໍ ເຮົາ ເຮົາຕ້ອງເລືອກທີ່ບ່ອນທີ່ຈະຜະລິດ 50% ທີ່ຊິມາຜະລິດຢູ່ສຸດທ້າຍນີ້ຢູ່ໃສ ອັນນັ້ນມັນກໍຂຶ້ນກັບ ອີງຕາມກັບນາຍທຶນ ເຮົາຊິເອົາໄວ້ບ່ອນໃດ ປັດຈຸບັນນີ້ ໂ ຄງການບໍລິສັດ One World Bamboo ກໍຄືເນັ້ນໜັກໃສ່ການປູກໄມ້ໄຜ່ໃຫ້ຫຼາຍພຽງພໍຕໍ່ການນຳອອກມາໃຊ້ ໂດຍເລີ່ມເອົາເບ້ຍມາປູກເປັນຂັ້ນທຳອິດ ຊຶ່ງຈະໃຊ້ເວລາເຖິງ 5 ປີ ເວລາໄມ້ໄຜ່ໃຫຍ່ສົມຄວນແລ້ວກໍຈະຖືກຕອນເ ພື່ອນຳເບ້ຍໄປປູກຕໍ່ ສ່ວນລຳຕົ້ນໄມ້ໄຜ່ນັ້ນຈະຖືກຕັດລົງມາໃຊ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ທອງຄູນ ກ່າວມ້ວນທ້າຍເຖິງຄຸນນະພາບຂອງການນຳໄມ້ໄຜ່ມາໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້ ກຳລັງດຳເນີນເລື່ອງ ເລື່ອງເບ້ ຍ ລະເບ້ຍຂອງເຮົານີ້ຢູ່ ຢູ່ໄທກໍມີ ມີລໍຖ້າຊິເຂົ້າໄປລາວເນາະ ຫຼັງຈາກໂຄວິດແລ້ວ ລະເຮົາຊິເອົາໄປເບ້ຍສົ່ງໄປລາວພຸ້ນ ລະກະສ້າງ ເອີ ຄວາມໝັ້ນຄົງກັບພວກທີ່ວ່າປູກໄມ້ໄຜ່ຢູ່ປະເທດໄທ ໃຫ້ ໃຫ້ເນັ້ນໃສ່ໂ ຕນີ້ ເອີ ແຕ່ວ່າສະມາຄົມໄມ້ໄຜ່ປະເທດໄທ ເຂົາເຈົ້າເຮັດໄດ້ດີຫຼາຍ

ແມ່ນແຫຼະ ແລະ ອີກດົນປານໃດຄິດວ່າຈະລົງມືເລື່ອງຕັ້ງບໍລິສັດ ຄິດວ່າປະມານຈັກ 2 ປີ ຢູ່ໃສຍັງບໍ່ຮູ້ ແຕ່ວ່າຢູ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເຮົາຕ້ອງຕັ້ງຢູ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເປັນບ່ອນຜະລິດຕົວສຸດທ້າຍ ເພື່ອວ່ານ ຳ the final product ໃຫ້ ເອີ ໃຫ້ແຕ່ລະບໍລິສັດ ຕົວຢ່າງ fiber ເນາະ fiber ສິໄປໃຊ້ສິໄປດ້ານໃດ ຝ່າຍ ເອີ transportation ບໍ ຝ່າຍເລື່ອງ aerospace ບໍ ຝ່າຍ ເອີ ອາຄານບໍ ຈັ່ງຊັ້ນນະ

ຈາກໄມ້ໄຜ່ມາເປັນ powder ເປັນ fiber ເປັນເສັ້ນ ຫຼືວ່າເປັນແປ້ງກໍໄດ້ ນອກຈາກທີ່ວ່ານຳເອົາມາເຮັດ ເອີ ຝ່າຍ traditional ແລ້ວຫັ້ນນະ ສິເປັນກະຕ່າບໍ ສິເປັນໜໍ່ໄມ້ກິນບໍ ເອີ ສິເປັນ ນັ້ນນະ ເອົາມາເຮັດພື້ນເຮືອນບໍ ເຮົາຍັງນຳມາ ເຮັດເປັນ fiber ເຮັດ ເອົາມາເຮັດເສື້ອເນາະ ເພາະວ່າດຽວນີ້ຢູ່ທົ່ວໂລກນີ້ ເພາະວ່າສິ່ງແວດລ້ອມມັນປ່ຽນແປງ climate change ປ່ຽນແປງ ສະນັ້ນສາມາດໃຫ້ພວກທີ່ເຮັດ ເອີ ປູກຝ້າຍນັ້ນເຮັດປູກຝ້າຍບໍ່ໄດ້ ມາ ຕະຖານ ກໍເລີ ຍນຳເອົາໄມ້ໄຜ່ນີ້ມາເປັນ fiber ເຮັດຝ້າຍ ສອງມາແລ້ວກໍມາເຮັດເປັນ fiber ດ້ານເຈ້ຍ ເພາະວ່າພວກຕົ້ນໄມ້ນີ້ເຮົາທຳລາຍແລ້ວເດ ເພາະກ່ອນສິໄດ້ຕົ້ນໄມ້ເຮົາປະມານ 10 ກວ່າປີ 15 ປີກໍໄດ້ຕົ້ນໄມ້ເນາະ ອັນນີ້ 3 ຫາ 5 ປີໄດ້ຕັດມາເຮັດເປັນເຈ້ຍແລ້ວຫັ້ນນະ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວເອົາມາເຮັດເປັນ industrial ແບບທີ່ຂ້າພະເຈົ້າທີ່ໄດ້ແນະນຳມາຫັ້ນນະ ຢູ່ໃນລົດ ທົ່ວຄາລົດເປັນ ເປັນ plastic ເບີດ ສະນັ້ນນະຈຸດປະສົງຂອງ One World Boo ບໍລິສັດຂອງເຮົ ານີ້ ເອົາຢາງນີ້ອອກຈາກລົດ ແລ້ວເອົາໄມ້ໄຜ່ fiber ນີ້ມາປ່ຽນ ແມ່ນແຫຼະ ເພາະວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ ເອີ ສຸຂະພາບໃຫ້ healthy ແຂງແຮງ ເພາະວ່າແຕ່ລະຢ່າງຢູ່ໃນລົດເຮົານີ້ເປັນເຄມີເບີດ ເອີ ແລ້ວເຮົາກໍດົມກິ່ນເຂົ້າໃ ນ ໃນປອດ ໃນ ຫາຍໃຈແຕ່ລະມື້ແຕ່ລະມື້ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຢູ່ໃນລົດນີ້ເປັນຢາງເບີດ ແມ່ນບໍ ເວລາມັນຮ້ອນ ເວລາລົດຮ້ອນແລ້ວ ອາຍນະມັນອອກມາທີ່ ທີ່ເຮົາບໍ່ເຫັນເນາະ ເຄື່ອງຍົນເດ ແມ່ນບໍ ໃນຍົນເດ aerospace ເວົ້າເ ລື່ອງຍົນແຕ່ລະຄັນບໍ ເວົ້າເລື່ອງ ອາ ອາຄານເດ ອາຄານນີ້ຕຶກທັງໃນທັງນອກແມ່ນບໍ ມັນກໍແມ່ນຢາງ ແລ້ວເຮົາເຮັດແນວໃດທີ່ວ່າເຮົາຢາກຜ່ອນລົງມາ ບໍ່ແມ່ນວ່າບໍ່ ແຕ່ວ່າຜ່ອນລົງມາ so ເຮົາ promote healthy life ຫັ້ນນະ ໂຄງ ການລະດົມປູກໄມ້ໄຜ່ຂອງທ່ານ ທອງຄູນ ໄດ້ດຳເນີນມາໄດ້ກວ່າ 2 ປີແລ້ວ ແລະ ກໍໄຜ່ເຫຼົ່ານີ້ກຳລັງເຕີບໃຫຍ່ ທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ການນຳມາໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດຕ່າງໆ ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປກໍຄືການຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດ ວັດຖຸໄມ້ໄຜ່ ທີ່ຄວາມຝັນຂອງທ່ານ ທອງຄູນ ໄດ້ມີຄວາມມຸ່ງຫວັງເອົາໄວ້ນັ້ນ ກິ່ງສະຫວັນ ປະທຳມະວົງ VOA ທີ່ທ່ານຫາກໍໄດ້ຮັບຟັງຜ່ານໄປນັ້ນ ແມ່ນການສຳພາດກັບທ່ານ ທອງຄູນ ພັດທະນາ ນັກເຄື່ອນໄຫວຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນໂຄງການປູກໄມ້ໄຜ່ເພື່ອໃຊ້ແທນປລາສຕິກ ທ່ານຜູ້ຟັງທັງຫຼາຍ ໃນແລງວັນພະຫັດໜ້ານີ້ VOA ຈະນຳເອົາການສຳພາດກ່ຽວກັບການສະຫຼອງບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ຫຼື Thanksgiving ມາສະເໜີທ່ານ ກະລຸນາຕິດ ຕາມຮັບຟັງດ້ວຍ